قېچىۋاتقان، چاتناۋاتقان بىر ئىش. سۇر چېلىنىدۇ. مانا بۇ سۇر چېلىنغان كۈن بىز ئاگاھلاندۇرغان كۈندۇر. ھەر بىر ئادەم ئۇ بىلەن بىر ھەيدىگۈچى ۋە بىر گۇۋاھچى بىللە كېلىدۇ. ھەقىقەتەن سەن مۇشۇنداق بىر كۈندىن غەپلەتتە ئىدىڭ. مانا بىز ئەمدى سېنىڭدىن پەردىنى كۆتۈرۈۋەتتۇق، پەردىنى ئېچىۋەتتۇق. شۇنىڭ بىلەن بۈگۈن سېنىڭ كۆزۈڭ ناھايىتى ئۆتكۈر بولۇپ كەتتى. ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار، بىز بۈگۈن ئاخىرەت دەرسىنىڭكى ئۈچىنچى دەرسنى باشلايمىز. بۇ دەرسنى سۈرە قافنىڭكى ئون توققۇز، يىگىرمە، يىگىرمە بىرىنچى ئايەتلەر بىلەن باشلىدىم. ئەمدى بۇ يەردە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ۋەجائەت سەكراتۇل مەۋتى بىل ھەق دەيدۇ. يەنى سەكرات ھەقىقەتنى ئەپ كەلدى دەيدۇ. بۇ يەردىكى ھەقىقەتتىن نېمە مەقسەت؟ بۇ يەردە ھەقىقەتتىن ئۆلۈم مەقسەت. يەنى ئاللاھ سوبھانە ۋە تائالا ئۆلۈمنى بۇ يەردە ھەقنى ئېلىپ كەلدى، مانا بىز نەچچە ۋاقىتتىن دەۋاتقان ئاخىرەتتىن ئىبارەت ۋە ھەر بىر ئىنساننىڭ قىيامىتىدىن ئىبارەت ھەقنى ئېلىپ كەلدى. ئەمدى بۇ يەردىكى ھەقتىن يا سەن مۇشۇ سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىڭدا رەھمەت پەرىشتىلىرىنى كۆرىسەن، مانا بۇ ھەقىقەت، ياكى ئازاب پەرىشتىلىرىنى كۆرىسەن، مانا بۇ ھەقىقەت، ئۆلۈم ھەقىقەت، بارلىق ئىنسانلار، بارلىق جانلىقلار، مەيلى چوڭ جانلىقلار بولسۇن، چوڭ پلانېتلار بولسۇن، يۇلتۇز سىستېمىسىدەك چوڭ-چوڭ يۇلتۇزلار بولسۇن، كىچىك، ئەڭ كىچىك بىزنىڭ كۆزىمىز كۆرەلمەيدىغان جانلىقلار بولسۇن، بۇ بىز ياشاۋاتقان دۇنيادىكى بارلىق نەرسىلەرگە ئۆلۈم ھەقىقەت.

پارچىسىغا ئايلىنىدۇ. مانا بۇ ھەقىقەت. مانا مۇشۇنىڭدىن زالىكە ما كۇنتە مىنھۇ تەھىد. سەن مانا مۇشۇنىڭدىن قېچىۋاتاتتىڭ. مانا بۇ ھەقىقەت ئەمدى سەكرات بىلەن كەلدى، دەيدۇ ئاللا سوبھانەھۇ ۋەتائالا. ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار، بىز مۇشۇ مۇسۇلمانلارنىڭكى ئەڭ ئىسلامنىڭ ئەڭ جەۋھىرى بولغان ئەقىدە توغرىلىق ۋە شۇ ئەقىدىنىڭكى بىر تارماق تېمىسى بولغان ئاخىرەت توغرىلىق ۋە شۇ ئاخىرەتنىڭكى باشلىنىشى بولغان ئۆلۈم توغرىلىق سۆزلەيمىز. بۇ ناھايىتى خەتەرلىك مەسىلە قېرىنداشلار. بىز ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىمىزنى بىلىش كېرەك. ئەمدى بىزدىن بۇ دۇنيادا، بۇ دۇنيادىن خوشلاشقاندىن كېيىن نېمە قېپ قالىدۇ بۇنى بىلىشىمىز كېرەك. ئۆلگەندىن كېيىن نېمە بار بۇنى بىلىشىمىز كېرەك. قەبرىدە نېمە بار بۇنى بىلىشىمىز كېرەك. قەبرىدىن كېيىن نېمە بولىدۇ، نېمە بار بۇنى بىلىشىمىز كېرەك. چۈنكى مانا بۇ ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ھەق دېگەن ھەق مانا مۇشۇ بولىدۇ. ھەر بىر ئىنسان ئۆزىنىڭكى ھەقىقىتىنى، ئۆزىنىڭ ماھىيىتىنى بىلسە، ئۆزىنىڭكى ۋەزىپىسىنى تونۇسا، ئۆزىنىڭ ئاقىۋىتىنى، نەگە بارىدىغانلىقىنى بىلىپ ياشىسا، ئۆزىنىڭ مۇشۇ يەر شارىدىكى ياشاش غايىسىنى چۈشەنسە، مۇشۇ چۈشەنچە ۋە مۇشۇ ئۇقۇمنىڭكى مەزمۇنى بىلەن ماسلىشىپ ياشاپ، بۇ دۇنيادا بەختلىك ياشايدۇ. بىز دەپ كېتىمىز قېرىنداشلار، ۋاي بىز دېگەن ئەمەلىيەتچان، بىز ئەمەلىيەتكە بېقىپ ئىش قىلىمىز دەپ كېتىمىز. بىزنىڭكى ھەقىقەتنى بېكىتىشتىكى ئۆلچىمىمىز ئەمەلىيەت، ئەمەلىيەتچان بولايلى دەپ كېتىمىز. ئەي، ئىنسان ھاياتىدا مۇشۇ ئۆلۈمدىنمۇ چوڭ بىر ئەمەلىيەت، بىر ھەقىقەت بارمۇ؟ مانا بۇ مەخلۇقاتلاردىن كىممۇ مۇشۇ ئۆلۈمدىن ئىبارەت بۇ ھادىسىدىن كىم قۇتۇلالايدۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنى كۈتۈپ تۇرغان بۇ خەتەرلىك تېما ھەققىدە بۈگۈن سۆزلەيمىز. بۈيۈك ئاللاھ سوبھانەھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە، بىسمىللاھىر رەھمانىر رەھىم، ئەللەزى خالەقەل مەۋتە ۋەل ھاياتە لىيەبلۇۋەكۇم ئەييۇكۇم ئەھسەنۇ ئەمەلا، تەرجىمىسى، ئاللاھ سوبھانەھۇ ۋە تائالا بولسا سىلەرنىڭ قايسىڭلار ئەڭ توغرا ئەڭ ياخشى ئەمەلنى قىلىدۇ، دەپ ئىمتىھان قىلىش ئۈچۈن ئاللا ئۆلۈمنى ۋە ھاياتلىقنى ياراتتى دەيدۇ. دېمەك، ئاللا بۇ ئۆلۈمنى ياراتقان ئىكەن، ھامىنى نۆۋەت بىر كۈنى بىزگە كېلىپ قالىدۇ قېرىنداشلار. ئەمدى بىز ھايات ۋاقتىمىزدا قېرىنداشلار ھەر خىل تاللاش ئالدىمىزدا بار. ھەر خىل، ھەر خىل تاللىيالايمىز. بۇ ئەركىنلىك بىزدە بار. ئەمما ئۆلگەندىن كېيىنچۇ؟ پەقەت ئالدىڭىزدا ئىككى خىللام تاللاش بار.

ئەمما ئۆلگەندىن كېيىنچۇ؟ يا جەننەت، يا دوزاخ. نېئمىتى داۋاملىق مەڭگۈلۈك بولىدىغان جەننەت بولىدۇ ياكى ئازابى تۈگىمەيدىغان دوزاخ بولىدۇ. بىزنىڭ پۈتۈن ھاياتىمىزدا ئەللىك يىل، ئاتمىش يىل يىغقان مال-مۈلكىمىز، مەيلى مۇقىم مۈلۈك بولسۇن، مەيلى بانكىدىكى پۇللىرىمىز بولسۇن. ھەممىسى بىر مىنۇتنىڭ ئىچىدە باشقىلارغا قالىدۇ. بىز ھېچكىمگە تۇتقازماي مىنىپ كەلگەن ماشىنىلىرىمىز، ناھايىتى چىرايلىق ياساپ ئولتۇرغان سارايلىرىمىز ھەممىسى قالىدۇ. بىز بىلەن پەقەت ئىككى-ئۈچ مېتىردىن ئاشمايدىغان كېپەنلام بارىدۇ ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە مۇشۇ دۇنيادا قىلغان ياخشى-يامان ئەمەللىرىمىز بىز بىلەن بارىدۇ قېرىنداشلار. ئەمدى بىز بىرەر ئايلىق سەپەرگە چىقىپ كەتسەك قايتىپ كېلىمىز. بىر نەچچە ئايلىق سەپەرگە چىقساقمۇ قايتىپ كېلىمىز ئاخشاملىرى ئۆيگە بىرەر ئىككى سائەت كېچىكىپ قالساق خوتۇن بالىلىرىمىز ئاتا ئانىمىز ۋاي بالام قېنى نەگە كەتتىڭ دەپ سورايدۇ ئەمما ئۆلۈم سەپىرىدە بىز قايتىپ كەلمەيمىز بۇ قايتمايدىغان سەپەر ھەتتا بىزدىن ئاتا ئانىلىرىمىز بولسۇن ھەتتا تۇغقانلىرىمىزمۇ

إن الله على كل شيء قدير. ھەممە ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭكى كۆزلىگەن نىشانى بار، شۇ نىشانغا قاراپ ماڭىدۇ. بۇ دۇنيادا ھەممە ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ بىر يولى بار، شۇنىڭغا قاراپ ماڭىدۇ. ئەمما سىلەر دەيدۇ، ئەي ئىنسانلار، مۇش سىلەر، فەستەبىقۇل خەيرات، ياخشىلىق تەرەپكە مۇسابىقە قىلىشىڭلار، ياخشىلىققا ناھايىتى ئالدىراپ مېڭىڭلار. مەيلى سىيە سىلەر نەدىلا بولۇڭلار، ئاللا ھەممەڭلارنى ئەپكېلىدۇ دەيدۇ. ئاللا ئۆزى ئەپكېلىدۇ. ماش ئۆلۈم بىلەن ئەپكېلىدۇ. ئىنناللاھ ئالا كۈللى شەيئىن قەدىر. ئاللا ھەقىقەتەن ھەرقانداق بىر ئىشقا قادىردۇر دەيدۇ. ئەمدى سىز بىلەن بىز مۇشۇ دۇنيادا قايسى تەرەپ قاراپ يۈزلىنەيلى، قايسى يولنى تۇتايلى، بۇ بىزنىڭكى ئۆزىمىزنىڭ قىلمىشى. ئۆزىمىز تاللىيالايمىز. ئەمدى مۇشۇ تاللاش ئارقىلىق ياكى بىز دۇنيا ئاخىرەتتە بەختكە ئېرىشىمىز، ياكى مۇشۇ تاللاش ئارقىلىق دۇنيا ئاخىرەتتە ئاللانىڭكى غەزىپىگە، نەپرىتىگە ئۇچرايمىز. بىز چەكلىك زاماندىن ۋە چەكلىك كۈنلەردىن ئىبارەت، ھەممىمىز ئاشتاق، بىز ھەممىمىز بىر ۋاقىتتىن ئىبارەت، بۇ ۋاقىتتا بىزگە تاللاش ئەركىنلىكى بېرىلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا مۇشۇ ياخشىلىق تەرەپلەرگە ئۆزىڭلار ئېتىڭلار دېگەن ئىكەن، بىز چوقۇم ياخشىلىققا ئۆزىمىزنى ئېتىش كېرەك. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا مۇناپىقۇن سۈرىسىنىڭ توققۇزىنچى، ئونىنچى ئايىتىدە دەيدۇ. بىسمىللەھىر راھمانىر راھىم. يا ئەييۇھەللەزىنە ئامەنۇ لا تۇلھىكۇم ئەموالۇكۇم ۋە لا ئەولادۇكۇم ئان زىكرىللا.

فأصدق وأكن من الصالحين تەرجىمىسى ئەي ئاللاھقا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن ئەي مۆمىن مۇسۇلمانلار سىلەرنىڭكى پۇل مېلىڭلار ۋە ئائىلە تاۋاباتىڭلار بالىلىرىڭلار ئاللاھنى داۋاملىق قەلبىڭلاردا ئەسلەپ تۇرۇش ئاللاھنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى، ئاللاھنىڭ سىلەرنى داۋاملىق كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى، سىلەرنى كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئەسلەپ تۇرۇشتىن سىلىنى بىخۇدلاشتۇرۇپ قويمىسۇن. يەنى سىلىنىڭ پۇللىرىڭلار، ماللىرىڭلار، بالىلىرىڭلار بۈيۈك ئاللاھنى قەلبىڭلاردا ئەسلەپ تۇرۇشتىن بىخۇدلاشتۇرۇپ قويمىسۇن. كىمكى مۇشۇنداق قىلىدىكەن، يەنى پۇل مېلى بۇ ئادەمنى ئاللاھتىن يىراقلاشتۇرۇپ قويىدىكەن، ئاشۇلار بولسا ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىلاردۇر دەيدۇ.

مېنى بىر ۋاقىت كېچىكتۈرسەڭ، مەن ئاجايىپ بىر ساداقاتلارنى قىلىپ، بىر ياخشى كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇۋالاي، دەپ ھەسرەت-نادامەت چەككۈچىلىك. ئاللا ساڭا بەرگەن رىزىقلارنىڭ بەزىسىنى، دەيدۇ، ھەممىنى ئەمەس، ساڭا بەرگەن رىزىقلارنىڭ بەزىسىنى ئاللا يولىدا ئىشلىتىۋال. مانا بۇ دۇنيادىكى تاللاش قېرىنداشلار. مانا بۇ ياخشىلىققا ئاللا تائالا دەيدۇ، مۇشۇ ياخشىلىققا ئۆزىڭلارنى ئېتىڭلار، دەيدۇ. ۋە شۇنىڭ بىلەن شۇ بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرسى نېمە دەيدۇ دېسەڭلار ولەن يۇئەخخىراللاھۇ نەفسەن ئىزا جاء ئەجەلۇھا ۋاللاھۇ خەبىرۇم بىما تەمەلۇن ئاللا ناۋادا bir odamning ajali kelsa to'ssa uni hargiz hargiz kechiktirmaydi deydi ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ. ۋاللاھۇ خەبىرۇم بىما تەئمەلۇن. چۈنكى ئاللا سىلەرنىڭ نېمە قىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ دەيدۇ. كېچىكتۈرسىمۇ، سەن ھازىر شۇ بېشىڭغا كەلگەندە ۋاي ۋاي دەپ توۋلىغان بىلەن كېچىكتۈرسىمۇ قىلمايتتىڭ ئۇنى. شۇڭا ئاللا بىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەجىلىڭ توشسا ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ. بۇ يەردە قېرىنداشلار ئاللا ھەرگىز، ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ دېدى. كېچىكتۈرمەيدۇ دېمەي، ناھايىتى تەكىتلەپ ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ. بىر مىنۇت، بىر سېكۇنت كېچىكتۈرمەيدۇ دەيدۇ. سىلە بىلەمسىلە قېرىنداشلار مۇشۇ بىر ئادەم ئۆلۈپ كەتكەندىكىن بىرىنچى بولۇپ پۇشايمان قىلىدىغان ئىش نېمە بىلەمسىلە بۇنى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ بىسمىللاھىر رەھمانىر رەھىم ھەتتا ئىزا جائە ئەھەدەھۇمۇل مەۋتۇ قالە رەببىرجىئون لەئەللى ئەئمەلۇ سالىھەن فىما تەرەكت تەرجىمىسى، ئاخىردا سىلەرنىڭكى بىرىڭلارغا ئۆلۈم كەلسە، بۇ ئادەم دەيدۇ، ئەي ئاللا، مېنى كېچىكتۈرسەڭ، ئازراق بىر ۋاقىت بەرسەڭ، مەن بىر ياخشى ئەمەل، ئاشۇ بۇرۇن قىلمىغان ياخشى ئەمەللەرنى قىلىۋالسام، دەيدۇ. يەنى ئاشۇ ئاخىرەتكە بىرىنچى قەدەمنى شۇنداق قويغاندا بىرىنچى قىلىدىغان پۇشمىنىمىز مۇشۇ دۇنيادا بۇرۇن قىلمىغان ياخشىنى قىلىۋالسام دەپ يەنى بۇ ياخشى ئەمەل قىلمىغانمىزغا پۇشمان قىلىپ قالىمىز قېرىنداشلار. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاللا يولىدىكى ساۋاپلىق ئىشلارنى كىچىك كۆرمەيلى قېرىنداشلار. رەسۇل ئەكرەم ساللاللا ئەلەيھى ۋەسەللەم دەيدۇ، مۇشۇ مەسچىتتە قىرىق كۈن ئېتىكاپ قىلىپ ئولتۇرغاندىن بىر مۇسۇلماننىڭ ھاجىتىنى چىققان ھاجىتىنى راۋا قىلغان ئەپزەل دەيدۇ. ھەتتا تەبەسسۇمۇكە لىۋەجھى ئەخىكە سەدەقە دەيدۇ. سەن بىر مۇسۇلمانغا شۇنداق كۈلۈمسىرەپ تەبەسسۇم بىلەن قارىساڭ بۇ سەدىقە دەيدۇ قېرىنداشلار. شۇڭا رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم دەپ كەتتىكى، ئەي مۇسۇلمانلار، ئەي قېرىنداشلار! سىلە ئۆزەڭلارنى مۇشۇ دوزاختىن بىر خومىنىڭ يېرىمىنى سەدىقە قىلىش بىلەن بولسىمۇ ئۆزەڭلار دوزاختىن قۇتقۇزۇڭلار، چۈنكى پەقەت پەقەت بۇ ئادەم كىرىدىغان يەر ئەمەس، ئۆزەڭلار قۇتقۇزۇڭلار دەپ كەتتى قېرىنداشلار. ئۇ يەرگە بېرىپ يانغىلى بولمايدۇ. ئاللا بىزنى ھەرگىز قايتۇرمايدۇ، چۈنكى ئاللا تائالا قۇرئانى كەرىمدە، بىسمىللاھىر راھمانىر راھىم، كەللا ئىننەھا كەلىمەتۇن ھۇۋە قائىلۇھا ۋە مىن ۋەرائىھىم بەرزەخۇن ئىلە يەۋمى يۇبئەسۇن. ھەرگىز، ھەرگىز قايتمايسىلەر. قايتىش يوق. مانا بۇ قايتىش يوق دېگەن گەپنىڭكى ئىگىسى بولسا ئاللا دەيدۇ. مەن مەن ئاللا قايتمايدۇ دېدىم قايتمايسىلە ئەمدى شۇنداق قەبرە كىرگەندىن كېيىن تا قىيامەت كۈنىسى تىرىلگىچە سىلە بەرزەخ دېگەن بىر جاي بار شۇ يەرگە بارسىلە دەيدۇ يەنى قەبرىدىكى ھاياتنى بىز بەرزەخ دەيمىز بۇ بەرزەخ دېگەننىكى بىر ھاياتلىق دۇنيا بىلەن قىيامەت ئوتتۇرىسىدىكى بىر ھاياتلىقنى

بىز ئاللا بەرگەن مۇشۇ يىگىرمە ئوتتۇز يىللىق ئاتمىش يەتمىش يىل بەرگەن ھاياتلارنى قانداق ئۆتكەزدۇق مۇشۇنىڭ ھەممىسىدىن ئاللا سوبھان تائالا بىر بىرلەپ ھېساب ئالىدۇ قېرىنداشلار ئۇ يەردە بىزنىڭ يوشۇرۇن ئاشكارا خەق بىلىدىغان بىلمەيدىغان ھەتتا ئۆزىمىز قىلىپ ئۇنتۇلۇپ كەتكەن بارلىق ئىشلار بىر بىرلەپ چىققىلى تۇرىدۇ قېرىنداشلار شۇنىڭ ئۈچۈن مانا مۇشۇ كۈنگە تەييارلىق قىلايلى قېرىنداشلار بىز مۇشۇ كۈنگە تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن بۇ دۇنيادا ياشايمىز رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دەيدۇ ئەل كەييىس مەن دانە نەفسە ۋە ئەمىلە ما بەئدەل مەۋت ۋەل ئەھمەق مەن تەمەننا ئالەللاھىل ئەمانى ھەقىقىي ئەقىللىق ئادەم بولسا ئۆزىدىن ھېساب ئېلىپ ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن نېمە ئىش بولىدىغانلىقىنىڭ ھېسابىنى قىلىپ ماندا ياشىغان ئادەم ھەقىقىي ئەقىللىق ئادەم دەيدۇ ئەمما ئەمەل قىلماي ھە ئارزۇ ئۈمىدلەر بىلەن ئىشقى بىر گەپ بولا ئەتە قىلامە يا ئۆگۈن قىلامە دەپ ئەمەل قىلماي ئاشۇنداق ئارزۇ ئۈمىد بىلەن ئۆتكەن ئادەم بولسا بۇ ھەقىقىي ئەخمەق ئادەم دەيدۇ بىز مۇش كۈن ئۈچۈن ياشايلى قېرىنداشلار مۇش كۈن ئۈچۈن ئەمەل قىلايلى قېرىنداشلار رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇش ھەقتە مۇنداق دەيدۇ مەن كانەتىل ئاخىرە ھەممۇھۇ جەئەلەللهۇ غىناھۇ في قەلبى ۋە جەمەئەلەھۇ شەملە

ئاللا بايلىقنى ئۇنىڭ قەلبىگە قىلىدۇ دەيدۇ. يەنى، كىمكى ئاخىرەت ئۈچۈن ياشايدىكەن، غېمىنى ئاخىرەت ئۈچۈن بىلىدىكەن، ئاللا ئۇنىڭ قەلبىنى باي قىلىدۇ، تۇرمۇش مەنىلىك ئۆتىدۇ دەيدۇ. ۋە ئۇنىڭكى ئىشلىرىنى ناھايىتى ئوڭۇشلۇق، رەتلىك قىلىپ تۇرىدۇ دەيدۇ. ۋە دۇنيا بولسا ئۇ مەيلى خالىسۇن، خالىمىسۇن، ئاللا پۈتكىنى بويىچە كېلىدۇ. ئەمما كىمكى ئۇنىڭكى غېمى، كۆڭۈل بۆلۈشى دۇنيا بولىدىكەن، ئاللا سۇبھانەھۇۋاتائالا كەمبەغەللىكنى ئۇنىڭ كۆزىگە ئەكىپ قويىدۇ دەيدۇ. مىڭ بىر نەرسە تاپسىمۇ كەمبەغەلدەك تويمايدىغان، كۆزى تويماس قىلىپ قويىدۇ دەيدۇ. ۋە ئۇنىڭ ئىشلىرىنى ئاشۇ رەتسىز، قالايمىقان، بىر ئىشنى ئوڭشىسا بىر ئىش ئوڭشالمايدىغان، ئاشۇ ئىشنى ئۈستىگە ئىش، مۇشۇنداق قىلىپ ئۇنىڭ ئىشلىرىنى تەرەپ-تەرەپكە چېچىۋېتىدۇ دەيدۇ. دۇنيا بولسا شۇنچىلىك دۇنيانىڭ غېمىنى يېسىمۇ، پەقەت ئۇنىڭغا تەقسىم قىلىنغان، بېكىتىلگەن دۇنيا، دۇنيالام كېلىدۇ، ئۇنىڭدىن ئارتۇق نەرسە كەلمەيدۇ، دەيدۇ. بۇ ھەدىسنى ئىمام تىرمىزى نەقىل قىلغان ۋە شەيخ ئەلبانى سەھىھ ھەدىس دېگەن قېرىنداشلار. دېمەك، بىز مۇشۇ ئاخىرەتنىڭ غېمىنى قىلىپ، ئۆزىمىزنىڭ بۇ دۇنيادا نېمە ئۈچۈن ياشايدىغانلىقىمىزنى بىلىپ، بىز تۇغۇلغاندىلا قېرىنداشلار ئۆلۈمگە مەھكۇم. شۇ تۇغۇلغان ئىكەنمىز،

شۇنداق غەپلەتتە ئۆتۈپ، ئاللا تائالا مۇشۇ ھاياتلىقتا بىزگە يىگىرمە ئوتتۇز يىللىق، ئاتمىش يەتمىش يىللىق تاللاشنى بەرسە، بىز جەننەتنى تاللىماي، مۇشۇ ئۈچۈن، مۇشۇ كۈن ئۈچۈن تەييارلىق قىلماي ياشىساق، بۇ ھەقىقىي ئەخمەقلىق قېرىنداشلار. بىز غېمىمىزنى ئاخىرەت قىلساق، بۇ دۇنيادىكى غېمىمىزنى ئاللا ئۆز ئۈستىگە ئېلىۋالىدۇ ۋە بىزنىڭ قەلبىمىزگە ئاللا ئۆزىنىڭ مۇھەببىتىنى سالىدۇ، تىلىمىزغا ئاللا ئۆزىنىڭكى زىكرىنى سالىدۇ. ۋە بىزنىڭكى گەۋدىمىز، ۋۇجۇدىمىز ئاللاھقا تائەت، ئىبادەت قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلىدۇ. ئەمما بىز دۇنيانىڭ غېمى بىلەن ئۇخلاپ قېلىپ، دۇنيانىڭ غېمى بىلەن ئويغانساق، ئاللاھ مۇشۇ دۇنيانىڭ غېمىگە ئۈستىگە غەم بېرىپ، بىزنى ئۆز-ئۆزىمىزگە تاشلاپ قويۇپ، ئاللاھ بىزگە ئىگە بولمايدۇ. ئاللانىڭ مۇھەببىتى بىزنىڭ قەلبىمىزگە چۈشمىگەنلىكتىن، بىز مەخلۇقنىڭ مۇھەببىتى بىلەن ۋەيران بولۇپ يۈرىمىز. بىزنىڭ تىلىمىزغا ئاللانىڭ زىكرى كەلمىگەنلىكتىن، ئاشۇ نەدىدۇ ئىنسانلارنى ماختاپ، ۋاي بۇ شۇنداق ناماز ئوقۇمايدىغان، خەقلەرگە زۇلۇم قىلىدىغان، ئىنسانلارغا زۇلۇم قىلىدىغان ئادەملەرنى، ۋاي بۇمۇ ياخشى ئادەمتى دەپ يۈرىمىز. بىچارىلەرچە ئاش كەچكىچە مۇشۇ بىر قورساقنى دەپ كالىدەك ئىشلەيمىز. شۇنىڭ بىلەن بىز بۇ دۇنيانىڭ غېمىنى قىلغاندىن كېيىن ئاللاھنىڭكى قولچىلىقىنى ياخشى قىلالمايمىز، ئاللاھقا ئىتائەت قىلالمايمىز، ئاللاھنى سۆيەلمەيمىز. ئەمدى شۇنداق بىر قانۇنىيەت باركى قېرىنداشلار ئوبدان بىلىپ قويۇڭلار، قەلبىدە ئاللاھنىڭ مۇھەببىتى يوق ئادەمگە نەدە بىر نەرسىنىڭ مۇھەببىتى بولىدۇ بۇ ئادەمدە. ئاللاھقا ئىبادەت قىلمىغان ئادەم، بىلىپ قويۇڭلار ئىنسانلار چوقۇم ئۆزىگە ئوخشاش بەلكى ئۆزىدىن تۆۋەن نىجىس بىر مەخلۇققا ئىبادەت قىلىدۇ. ئاللاھنىڭ، ئىسلامنىڭ خىزمىتىنى قىلمىغان ئادەم چوقۇم ئۆزىدىن تۆۋەن نىجىس بىر ئادەمنىڭ خىزمىتىنى قىلىدۇ. چۈنكى ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا

مېھرىبان ئاللاھنى زىكىر قىلىشتىن يەنە داۋاملىق ئەسلەپ تۇرۇشتىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، ئۇنداق ئادەمگە بىز بىر شەيتاننى مۇسەللەت قىلىمىز. شۇنداق بولغان ئىكەن، ئۇ شەيتان ئۇنىڭغا داۋاملىق ھەمراھ بولىدۇ دەيدۇ. شۇ شەيتان بىلەن بولىدۇ. دېمەك، ئاللاھنى سۆيمىگەن ئادەم نەدە بىر نىجىس نەرسىنى ئۇنى-بۇنىڭغا باش ئۇرۇپ يۈرىدۇ. ئاللاھقا بويسۇنمىغان، ئاللاھقا ئىتائەت قىلمىغان ئادەم ئۆزىدىنمۇ تۆۋەن نىجىس ئادەملەرنى ۋاي ئاكام، ۋاي غوجام دەپ شۇلارغا ئىتائەت قىلىپ يۈرىدۇ. ئىسلام ئۈچۈن، ئاللاھ ئۈچۈن خىزمەت قىلمىغان ئادەم شۇ نىجىس، يۈزىنىمۇ يۇمايدىغان، زالىم، كىشىلەرنىڭ ھەققىنى يەيدىغان نەدە بىر ئادەملەرگە خىزمەت قىلىپ، شۇنىڭكى ئايىغىنى چاپىنىنى كۆتۈرۈپ ياشايدۇ قېرىنداشلار. ھۆرمەتلىك قېرىنداشلىرىم بۇ ئاخىرەت شۇ روھنىڭكى جەسەتتىن ئايرىلىشى بىلەن باشلىنىدۇ مەن مۇشۇنىڭغا ئالاقىدار ھەدىس شەرىفنى سىلەرگە سۇنۇشتىن بۇرۇن شۇنى دەيكى قېرىنداشلار بىر ئادەم بىر مۇنچە جاپا تارتىپ مەبلەغ توپلاپ دۇكانلارنى ئېلىپ مال بۇيرۇتۇپ مالنى ئەكىلىپ چۈشۈرۈپ كۇپاڭلارنى ئىجارىگە ئېلىپ ئۇ مال قويۇش ئۆيلىرىگە مالنى قويۇپ، مالنىڭ پۇلىنى بېرىپ، كەينىدىن مالنى بازارغا سېلىپ، ئۇ مالنى سېتىپ، مۇشۇنداق نۇرغۇن پائالىيەتنى قىلىشتىكى مەقسەت نېمە دېسە قېرىنداشلار، ئۇنىڭ مەقسىتى پايدا ئېلىش. يەنى بۇ تىجارەتتىكى ئاشۇنچىۋالا نۇرغۇن ئىشنىڭكى ئاساسىي خۇلاسىسى نېمە دېسە پايدا ئېلىش. ئەمدى بىزنىڭ سىلەرگە مۇشۇ سۆزلىگەن دەرسىمىزدىكى ئاساسىي مەقسەت نېمە قېرىنداشلار؟ بىر ئادەم بۇ ھەقتە كىتاب يازسۇن، توختىماي نەچچە سائەتلەپ دەرس سۆزلىسۇن، مەكتەپلەرنى قۇرسۇن، ياكى بىر ئادەم يېتىملارغا ياردەم قىلسۇن، قۇرئان يادلاتسۇن، ئۆگەتسۇن، ئۆگەنسۇن، مىڭلىغانچە پائالىيەتنى قىلسۇن. ھېسابلاپ بولغىلى بولمايدىغان، ساناپ بولغىلى بولمايدىغان. بۇنىڭدىكى مەقسەت نېمە دېگەن چاغدا مۇشۇ دەرستىن مەقسەت قېرىنداشلار بىزنى مۇشۇ كۈنگە تەييارلىق قىلدۇرالىغىدەك بىر ئىدىيەگە ئەكىلەلىسە، بىزنى بىر ئاللاھ تائالاغا ئىتائەت قىلغىدەك مۇشۇ كۈندىن بىر ئەيمىنىپ، مۇشۇ كۈندىن قورقۇپ، بىزنى بىرەر ھارامدىن ياندۇرالىسا، ياخشى ئىشقا بىزنى ئۈندىيەلىسە، بۇنى بىز ھەقىقىي دەرس دەيمىز.

جەننەت كىرىدۇ دەپتى. بۇنىڭ ھەققى نېمە؟ دېيىلدى. دېگەنكىن رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەم بۇنىڭ ھەققى، مۇشۇ لا ئىلاھە ئىللاللانىڭ ھەققى، شۇنى دېگەن ئادەمنى ئاللانىڭ ھاراملىرىدىن توسالىسا، ئاندىنكىن بۇ لا ئىلاھە جەننەتكە ئەپ كىرىدۇ دېدى. دېمەك، بۇ دەرسنىڭ سۆزلەشتىمىزدىكى ئاساسلىق مەقسەت، نىشان، بىزدە مۇشۇ ئاللاغا ئىتائەت قىلىش، ئاللانىڭ دېگىنىنى قىلىش، قىلماڭ دېگەننى قىلماستىن ئىبارەت. شۇنداق بىر مېۋىنى بەرسە، بۇ دەرسنىڭ مېۋىسى بولىدۇ قېرىنداشلار. مەيلى خالىغانچە ياشايلى، ھامان ئۆلىمىز. خالىغاننى ياخشى كۆرەيلى، خالىغاننى تاشلايلى، خالىغاننى قىلىلى، بۇنىڭ يا جازاسى يا مۇكاپاتى بار. ئۆلۈم ھامىنى شۇنداقلا تۇيمايلا قالىمىز، كېلىدۇ، قەبرىدە ھېساب باشلىنىدۇ. ئەمدى مېنىڭ مۇشۇ زەنجىرسىمان بىر نەچچە دەرسىمدىكى ئاساسىي غايەت، نىشانىم قېرىنداشلار، بىز بۇ ئۆلۈمنىڭ ھەقلىقىغىلا ئىشىنىپ قالماسلىق، بەلكى شۇ ئۆلۈمگە ئەستايىدىل سەمىمىيەت بىلەن تۆۋە قىلىپ، ياخشى ئىشلار بىلەن تەييارلىق قىلىپ ۋە شۇ كۈندە يۈزىمىزنىڭ قاپقارا قوپماسلىقى ۋە شۇ كۈندە نەچچە مىليون خەلقنىڭ ئارىسىدا خورلانماسلىقىمىز، شۇ يەردە بىر بېشىمىزنىڭ تۆۋەن قاراپ قالماسلىقى ئۈچۈن كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە دىن ئۈچۈن، ئىسلام ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىشىچە خىزمەت قىلىشتەك مۇشۇنداق بىر ئىدىيەگە كېلىشنى مەقسەت قىلدىم. مەن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالادىن بىزنى مۇشۇ دەرسىمىزدىن ئۇ دۇنيا بۇ دۇنيا بىزگە پايدىلىق دەرس بولۇشىنى تىلەيمەن. بۇ ئۆلۈم بولسا بىزگە نەدىلا بولايلى ئاللا بېكىتكەن نەدە ئۆلىمىز، قاندا ئۆلىمىز، قايسى مىنۇتلاردا ئۆلىمىز،

پېشقەدەم بىر ۋەزىر باركەن ئەمدى داۋۇت ئەلەيھىسسالام ئۆلەپ كەتكەندىن كېيىن داۋۇت ئەلەيھىسسالامنىڭ ئوغلى سۇلايمان ئەلەيھىسسالامنىڭ دەۋرىدىمۇ بۇ ئادەم ۋەزىر بولاپتىدە بىر كۈنسى ئەتىگەندە سۇلايمان ئەلەيھىسسالام شۇنداق ئوتاسا ۋەزىر ۋۇزرالىرى بىلەن ۋە مۇش ۋەزىرمۇ باركەندە مانا شۇ پېشقەدەم ۋەزىر بىر ئادەم كېلىپ ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم دەپ كەپتۇ ناھايتى ھەيۋەتلىك شۇنداق كېلىشكەن بىر ئادەم كېلىپ سۇلايمان ئەلەيھىسسالامغا گەپ قىلىۋاتقاچ پات پات ئاشۇ ۋەزىرگە شۇنداق شۇنداق قاراپ قويۇپتۇ-دە. بۇ قاراشتىنلام ۋەزىر بىر خىل تىترەك ئولىشىپ بىر خىل ھودۇقۇپ كېتىپتۇ، شۇنداق قاراشلىرى بىر خىل ئۆتكۈر كۆزلەر بىلەن ۋەزىرگە بىر نەچچە قېتىم قاراپ قويۇپ، سۇلايمان ئەلەيھىسسالامغا گەپ قىپتۇ بۇ ئادەم. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئادەم سۇلايمان ئەلەيھىسسالام گەپ قىپ بولۇپ چىكىتىپتۇ، چىكىتكەندىن كېيىن ۋەزىر سۇلايمان ئەلەيھىسسالامدىن سوراپتۇ، ئەي ئاللانىڭ پەيغەمبىرى، ماۋۇ كىم ئادەم ماۋۇ ھازىر سىلىنىڭ قاشلىرىدىن چىقىپ كەتكەن؟ ۋاي بۇ ئادەمنىڭ بىر خىل تۇرقى، ماڭا قاراشلىرى مېنى بىر خىل ئەيمىندۈرۈۋەتتى، ھېيىقىپ كەتتىم، بۇ كىم ئۇ دېگەندىكىن، سۇلايمان ئەلەيھىسسالام دەپتۇ، ماۋۇ ئەزرائىل. بۇ ئەزرائىل مۇشۇنداق ئادەم سۈرىتىگە كىرىپ، ھە بىزنىڭ قېشىمىزغا مانا كىرىپتىكەن دېگەنكىن، بۇ ۋەزىر قوقاپ كېتىپ، يىغلاپ كېتىپتىدە، ئېھ ئاللانىڭ پەيغەمبىرى، ماڭا مۇشۇنداق مۇشۇنداقلا قارىدى، دېمەك مېنىڭ ئەجىلىم توشۇپ قاپتۇ، مەن سىلىنىڭ دادىلىرىغا خىزمەت قىپتىمەن، كەينىدىن ئۆزلىرىگە خىزمەت قىپتىمەن.

شۇنىڭ بىلەن كىرگەندىن كېيىن سۇلايمان ئەلەيھىسسالام دەپتۇ سەن مېنىڭ ما ۋەزىرىمنى يامان قوقۇتۇۋېتىپسەن ھېلى بۇ نېمە دەپ ئۇنىڭغا مۇنداق تىكىلىپ تىكىلىپ قارايتىڭ دېگەندىن كېيىن ئەزرائىل ئەلەيھىسسالام دەپتۇ ئەي ئاللانىڭ پەيغەمبىرى مەن سېنىڭ قېشىڭغا كەلگەن ۋاقتىدا ئاللاھتىن ماڭا بۇيرۇق كەلدى بىر ازدىن كېيىن مۇشۇ ۋەزىرنىڭكى جېنىنى ئالىسەن يەنى قەبزى روھ قىلىسەن دېگەن بۇيرۇق كەلگەنتى

مەيلى كىشىلەر تەرىپىدىن توقۇلغان قىسسا بولسۇن. قېرىنداشلار بۇنىڭ مەزمۇنى توغرا. چۈنكى ئاللا بىزنىڭكى نە ئاش ئانىمىزنىڭ قورسىقىمىزدىكى چېغىدىلام، نەدە ئۆلىمىز، قاندا ئۆلىمىز، قاچان ئۆلىمىز، قانچە دەقىقىدە ئۆلىمىز، بۇنى ئاللا بېكىتىۋەتكەن. بۇ ئېنىق بوپ كېتىش كېرەك قېرىنداشلار. ئۇممۇ ھەبىبە ئانىمىز شۇنداق دەيدۇ، يەنى رەملە بىنت ئەبۇ سۇفيان، ئەبۇ سۇفياننىڭ قىزى ئۇممۇ ھەبىبە ئانىمىز پەيغەمبەر ساللاللوھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئايالى شۇنداق دەيدۇ. اللهم متعني بزوجي رسول صلى الله عليه وسلم وبأبي أبو سفيان وبأخي معاوية فقال رسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار مبلوغة وأرزاق مقسومة لا يتعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب فى القبر وعذاب فى النار كان خيرا لك يەنى تەرجىمىسى، ئۇممۇ ھەبىبە ئانىمىز دېدى، ئى مېھرىبان ئىگەم ئاللا، مېنى ئېرىم رەسۇل ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىلەن، دادام ئەبۇ سۇپيان بىلەن، قېرىندىشىم مۇئاۋىيە بىلەن مېنى ئۇزۇن بەھرىمەن قىلساڭ، يەنى ئۇلارنىڭ ئەجەللىرىنى ئۇزۇن قىلىپ، شۇلار بىلەن مەن ئۇزۇن بىر بەھرىمەن بولۇشۇمغا نېسىپ ئەتسەڭ دەپتى پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دېدى سىز ماھىيەتتە پۈتۈلۈپ بولغان يەنى بېكىتىلىپ بولغان ئەجەلنى ئېنىق بولۇپ كەتكەن بىر ئىشنى تەقسىم قىلىنغان رىزىقنى سورىدىڭىز ئۇ ئېنىق بولۇپ كەتكەن بىر نەرسىنى ئۇزارتىپ بەر دەپ سورىدىڭىز ئۇنىڭكى ئۇ كېلىشتىن بۇرۇن ئاللا ئۇنى ئالدىدا قىلمايدۇ ئەگەر ئۇ كەلسە ئۇنى كېچىكتۈرمەيدۇ

ئاللىبۇرۇن پۈتۈلۈپ بولغان. دۇنيادىكى بارلىق مەخلۇقاتلارنىڭ ئۆلىدىغان جايىنى ۋە ئۆلىدىغان ۋاقتىنى ئاللا ئېنىق بېكىتىۋەتتى دېگەن گەپ. ئاللا سۈبھانە ۋە تائالا دەيدۇ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. يەنى تەرجىمىسى، ھەرقانداق بىر جان ئاللانىڭ ئىزنىسىز ئۆلمەيدۇ دەيدۇ. يەنى ئاللانىڭ بىر ئىزنى بەرگەن شۇ ئۆلىدىغان ۋاقىت بىر ئورنى بار، شۇنىڭ بىلەن ئۆلىدۇ، كىتابا مۇئەججەلا، ئۇنىڭ ۋاقتى، ئۆلىدىغان يېرى، ئۆلىدىغان ۋاقتى ئېنىق كىتابتا يېزىلغان، پۈتۈلگەن دەيدۇ. دۇنيادىكى ھەر قانداق بىر ئىنساننىڭ بۇ ھەقىقەتنى ئۆزگەرتىش قولىدىن كەلمەيدۇ قېرىنداشلار. مانا بۇ بىزنىڭكى ئەقىدىمىز مۇشۇنداق. ئۆلۈمىمىز، رىزقىمىز ئاللاھنىڭ ئىلكىدە ئىككىنچى بىر ئىنساننىڭ قولىدىن بۇنى ئۆزگەرتىش كەلمەيدۇ. مانا بۇ ئايەت، مانا بۇ ھەدىس قېرىنداشلار، مانا بۇ ئەقىدە دېگەن مۇشۇ قېرىنداشلار. ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىم دەيدۇ، بىسمىللەھىر راھمانىر راھىم، ئەينەمە تەكۇنۇ يۇدرىككۇمۇل مەۋتۇ ۋەلەۋ كۇنتۇم فى بۇرۇجىم مۇشەييەدە. تەرجىمىسى، يەنى سىلە نەدە بولساڭلا مەيلى بولۇڭلا، ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ، ناۋادا سىلەر ئاجايىپ ئېگىز مۇنارلارغا چىقىۋالساڭلىمۇ، يەنى شۇنداق مۇستەھكەم قورغاننىڭ ئىچىگە كىرىۋالساڭلىمۇ، ئاسماننىڭ قەرىگە چىقىۋالساڭلىمۇ، ئۆلۈم سىلىنى تاپىدۇ، دېگەن. ئەمدى بىز دېدۇق، قېرىنداشلار، ئاخىرەتتىكى بىرىنچى قەدەم روھنىڭ جەسەتتىن ئايرىلىشى بىلەن باشلىنىدۇ، دەپ. خوش، بۇ روھ دېگەن نېمە ئۇ؟ ئاللاھنىڭ لەنىتىگە ئۇچرىغان يەھۇدىلار رەسۇل ئەكرەم ساللاللا ئەلەيھى ۋەسەللەمنى بىر ئىمتىھان قىلماقچى بولدىدە راست پەيغەمبەرمۇ يالغان پەيغەمبەرمۇ دەپ مەدىنىدىكى يەھۇدىلار يەنى بىر دىن ئىگىسى ئەھلى كىتاب بولغانلىقتىن قۇرەيشلىكلەر بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھەققىدە سورايتتى بۇ قېتىم يەنە شۇ مۇناپىقلار سوراپ كەلدىدە مۇشۇ پەيغەمبەر دەپ داۋا قىلىدۇ سىلىچە قانداق دېگەن ۋاقتىدا يەھۇدىلار دېدى ئۈچ سوئال بار. شۇنى سوراڭلار. ئەگەر شۇنىڭ جاۋابىغا قارىتا بىز راست پەيغەمبەر، يالغان پەيغەمبەرلىكىنى ئۇقالايمىز، دەپ. بىرىنچى سوئال، مۇشۇ ئۇزۇن تارىختا بىر نەچچە ياشلار ئۆتۈپ، مۇشۇنداق نۇرغۇن، نۇرغۇن ئىشلار بولغان، دەپ شۇ ياشلارنىڭ سۈپىتىنى مۇشۇنداق دەپ بېرىپ، مۇشۇ ياشلار كىم ئۇ، شۇنى سوراڭلار، دېدى.

ئىسكەندەر زۇلقەرنەيننىڭ قىسسىسىنى سۈرە كەھپىدە شۇ ئارقىلىق بايان قىلىپ بەردى. روھقا كەلگەن چاغدا يەھۇدىلار بۇ ناھايىتى رەزىل يەھۇدىلار ئەگەر روھ توغرۇلۇق پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر نەرسە بىلىمەن دېگەن بولسا شۇ چاغدا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى ۋاي ياغانچى كاززاپكەن دەيتتى. چۈنكى ساماۋى بۇرۇنقى كىتابلاردىمۇ يەھۇدىلار ئۆزىمۇ بىلەتتى بۇ روھنىڭ ماھىيىتى نېمە روھ دېگەن قانداق بىر مەخلۇق

ئاللاھ تائالانىڭ بىر ئەمرىدۇر، يەنى ئاللاھقا ئالاقىدار بىر ئىشتۇر. بۇنى مەن بىلمەيمەن دېگىن، دېدى. شۇڭا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم شۇ بويىچە جاۋاب بېرىپتى، يەھۇدىلارنىڭ ئاغزى ئېتىلدى. دېمەك، ئەندى بۇ روھ دېگەن، بۇنىڭ ماھىيىتى نېمىلىكىنى ئىنسانلار بىلمەيدۇ ھەم بىلەلمەيدۇ. بۇ ئاللاھنىڭ بىر ئىشى بۇ. ئەمدى بۇنى دۇنيادا مىسال قىلساق، خۇددى بىر توك بىلەن ھەرىكەتلىنىدىغان بىر ئۈسكۈنىگە ئوخشايدۇ.

بىز مۇشۇ بەدەنگە مىنىپ دۇنيادىكى ئاللا بۇيرۇغان ئىشلارنى قىلىمىز ئەندى بۇ روھنىڭ نېمىلىكىنى ھەممە ئىشنى ھېچكىم بىل نېمە قانداق ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ بۇ روھ توغرۇلۇق ھەم مۇشۇنچىلىك دەيمىز چۈنكى قۇرئانى كەرىمدىمۇ روھتىن سورىسا روھنىڭ نېمىلىكىنى سورىسا بۇ ئاللانىڭ ئىشى ئاللاغا ئالاقىدار مەسىلە دەپ جاۋاب بەرگەن ئەمدى بىر ئىنساننىڭكى ئۆلۈشى روھنىڭ شۇ ئىنساننىڭ جەسىتىدىن چىقىشى بىلەن باشلىنىدۇ. ئەمدى بۇ روھنىڭكى جەسەتتىن چىقىشى سەكرات بىلەن باشلىنىدۇ. ئەگەر ۋاقتى-سائىتى توشۇپ، ھەرقانداق بىر مەخلۇقنىڭ ئەجىلى توشقان بولسا، سەكرات بىلەن باشلىنىدۇ، بۇنى ھېچكىم توسۇپ قالالمايدۇ، ھېچكىمنىڭ قولىدىنمۇ توسۇش كەلمەيدۇ، بۇ ئىنسانغا پۈتۈلگەن بىر قىسمەت، دۇنيادىكى بارلىق مەخلۇقاتلارغا پۈتۈلگەن بىر قىسمەت. ئەمدى بۇ روھ قانداق قەبزە قىلىنىدۇ؟ بۇ ھەقتە رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ھەدىسى بار. بۇ ھەدىس ناھايىتى ئۇزۇنراق ھەدىس. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھەدىسنىڭ ئۇيغۇرچىسىنىلا دەيمىز قېرىنداشلار. باراء ئىبنى ئازىب رادىياللاھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە شۇنداق دېيىلىدۇ. مۆمىن بىر بەندە مۇشۇ دۇنيا بىلەن خوشلىشىپ ئاخىرەتكە قەدەم قويماقچى بولغاندا، ئاسماندىن يۈزلىرى قۇياشتەك پارقىراپ تۇرىدىغان، نۇر چېچىپ تۇرىدىغان ئاق يۈزلۈك پەرىشتىلەر چۈشىدۇ دەيدۇ. ئۇلار ئۆزلىرى بىلەن بىللە جەننەتنىڭ كەپەنلىرىنى ۋە جەننەتنىڭ ناھايىتى پۇراقلىق، مۇشۇ مېيىتقا ئىشلىتىدىغان ناھايىتى پۇراقلىق ئىپار ئەمبەرگە ئوخشاش پۇراقلىق نەرسىلەرنى بىللە ئېلىپ كېلىدۇ. ئېلىپ كېلىپ، ئۇلار ئاشۇ سەكراتقا ياكى ئۆلمەكچى بولغان مۆمىننىڭ كۆزى يەتكۈچىلىك يەرگىچە مانا شۇنداق تۇرۇپ ئولتۇرىدۇ دەيدۇ يەنى شۇنداق سەكرات چۈشكەن ئادەم قارىسا شۇنداق كۆزى يەتكۈچە نەچچە مىڭ نەچچە مىڭ پەرىشتە شۇنداق ئولتۇرۇشۇپ كەتكەندە مۇشۇنداق بولىدۇ يەنى دېمەك سەكراتقا چۈشكەن ئادەملەر مۇشۇ پەرىشتىلەرنى كۆرىدۇ دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ پەرىشتىلەر كېلىپ بۇ مۆمىنگە تەسەللى بېرىپ ئەي مۆمىن! سەن قورقما، سەن ئەندىشە قىلما. سەن مۇشۇ جەسەتتىن چىقساڭلا، ئاللانىڭ رەھمىتىگە، ئاللانىڭ مەغپىرىتىگە چىقىسەن، دەپ، بۇ مۆمىنگە خۇش بېشارەت بېرىدۇ، دەيدۇ. ئاندىن كېيىن ئۆلۈم پەرىشتىسى بولغان ئەزرائىل كېلىپ، بۇ مۆمىننىڭ بېشىدا ئولتۇرۇپ، بۇ مۆمىنغا دەيدۇ، ئەي پاك روھ! سەن ئاللانىڭ مەغپىرىتىگە ۋە ئاللانىڭ رىزالىقىغا چىققىن، دەيدۇ-دە، شۇنىڭ بىلەن بۇ روھ خۇددى بىر قاچىدىن ئاستىسىدىن سۇ تامغاندەك شۇندا ئاسان چىقىدۇ، دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ روھنى پەرىشتىلەر ئالىدۇ. ئېلىپ قولىغا ئالا-ئالمايلام شۇ جەننەتتىن ئەكەلگەن كەپەنلەرگە يۆگەيدۇ. ۋە شۇ جەننەتتىن ئېلىپ كەلگەن خۇش پۇراقلار بىلەن بۇ ئادەمنى ناھايىتى خۇش پۇراق قىلىۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ روھتىن ئاشۇ. مىسك ئەمبەر ئىپارلىرىدىن چىقىدىغان خۇش پۇراقلاردىن نەچچە مىڭ ھەسسە پۇراقلىق شۇنداق خۇش پۇراقلار چىقىدۇ، دەيدۇ. بۇ روھنى ئېلىپ، ئۇ مالائىكىلەر ئاسمانغا ئۆرلەيدۇ، دەيدۇ. ئاسمانغا ئۆرلەپ، ئاشۇ ئاسماندىكى ھەر بىر پەرىشتىنىڭ قېشىدىن ئۆتسىلا ئۇلار. شۇ پەرىشتىلەر دەيدىكۇن، بۇ نېمە دېگەن پاك، نېمە دېگەن پۇراقلىق، نېمە دېگەن ئېسىل روھ بۇ دەپ كېتىدۇ دەيدۇ. ئۇ پەرىشتىلەر دەيدۇ، يەنى جاننى ئېلىشقا مەسئۇل پەرىشتىلەر، ۋاي بۇلار بۇ دېگەننىڭ ئا پالانىنىڭ پالانىنىڭ بالىسى دەپ، مۇشۇ دۇنيادىكى ئەڭ ياخشى ئىشلىرى بىلەن ناھايىتى نامازخان، تەقۋادار، ناھايىتى راستچىل، ۋاي پالانىنىڭ بالىسى دەپ، مۇشۇ دۇنيادا ئەڭ ئېسىل سۈپەتلىرىنى دەپ مۇشۇنداق تونۇشتۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرىنچى قات ئاسمانغا كېلىپ، ئۇ يەردىن ئىشىكنى ئېچىشنى تەلەپ قىلىدۇ. ئىشىك ئېچىلغاندىن كېيىن شۇ ئاسماندىكى پەرىشتىلەرنىڭ چوڭلىرى ئىشىكنى ئاچىدۇ. شۇنداق قىلىپ ھەر بىر قەۋەتتىكى ئاسماندىكى پەرىشتىلەر بۇ چىقىۋاتقان بۇ روھنىڭكى ئۆزىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈشنى ئاللادىن تىلەپ، ئەي مېھرىبان ئاللا، بۇ نېمە دېگەن ئېسىل روھ، نېمە دېگەن خۇش پۇراق روھ، يا ئاللا، مۇشۇ روھ مېنىڭ قېشىمدىن ئۆتسىكەن، دەپ ئاللاغا دۇئا قىلىپ، يېنىدىن ئۆتكەن چاغدا بۇ روھنىڭ گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىشىنى تىلەپ دۇئا قىلىپ ئۇزىتىپ قويىدۇ ۋە. شۇ روھنىڭ ئۆزىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈشنى ئاللاھتىن تىلەيدۇ. شۇنداق قىلىپ بۇ روھ يەتتىنچى قەۋەت ئاسمانغا چىقىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاللاھ سۇبھانە ۋە تائالا دەيدۇ، بۇ بەندەمنىڭكى نامە ئەمەل دەپتىرىنى ئىللىييىندا قىلىڭلار، يەنى جەننەتنىڭ ئەڭ يۇقىرى يېرىدە قىلىڭلار. ۋە بۇ بەندەمنى زېمىنغا قايتۇرۇڭلار، بۇ بەندەمنى مەن زېمىندىن ياراتتىم ۋە شۇ زېمىنغا قايتۇرۇلىدۇ، ۋە شۇ زېمىندىن قايتا تىرگۈزۈلىدۇ دەيدۇ. مەدىنەتىل مۇنەۋۋەرىمدە ئۆمەر ئىبنى جۇمۇھ دەيدىغان بىر ساھابە بولغان. بۇ ساھابە ئىسلامغا كىرىشتىن بۇرۇن ناھايىتى ئېغىر بۇتپەرەس بولۇپ، كېيىن ئىسلامغا كىردى. ئەنە بۇ ساھابىنىڭكى بىر پۇتى ئاقسايدىغان بولۇپ مۇشۇ بەدر ئۇرۇشى بولغان ۋاقتىدا بەدر ئۇرۇشىغا چىقماقچى بولغان چاغدا بۇ ساھابىنىڭكى تۆت ئوغلى بولۇپ مۇئاز مۇئەۋۋىز خاللاد دېگەندەك ۋاي دادا بىز تۆت ئوغلۇڭ جىھاد قىلساق، سېنىڭ پۇتۇڭ ئاقسايدىغان تۇرساڭ چىقمىساڭ بول دەپ توساپ قېلىپ چىقمىدى. بۇ مۇئاز بىلەن مۇئەۋۋىز ئىككىسى ئون بەش ياش بولۇپ، شۇ قېتىم بەدىر ئۇرۇشىدا ئەبۇ جەھىلنى ئۆلتۈرگەنلەر شۇلار شۇ. شۇڭلار بۇ ساھابە ناھايىتى كۆڭلى يېرىم بولۇپ، شۇنىڭ بىلەن بۇ بەدىر ئۇرۇشىدىن كېيىن بۇ ساھابە ئۆزىنىڭكى. جاھادقا قاتنىشالمىغىنىڭدىن كۆڭلى يېرىم بولۇپ شۇنداق دەپ قەسەم قىلدىكى ۋاللاھى مەن مۇشۇ ئاقسايدىغان پۇتۇم بىلەن جەننەتنى بىر دەسسىمىسەم بولمايدۇ دەپ قەسەم قىلدى شۇنىڭ بىلەن ئۇھۇد ئۇرۇشى بولدى ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغان چاغدا يەنە جاھاد چىقماس تۆت ئوغلى ۋاي دادا ئۇ سەن پۇتۇڭ ماندا چىقمىساڭ بولدى مانا بىز جاھاد قىلىمىز دەپتى بۇ سابى ئۇنمىدى شۇنىڭ بۇلار جېدەللىشىپ payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishqa davolashib bordi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'g'illariga dedi dadangni to'smanglar alloh agar mushu داداڭلارغا رەھمەت قىلسا بىر شاھادەتنى بېرەر دېدى شۇنىڭ ئوغۇللىرى دەيدۇ بىز مۇشۇ ئۇرۇش باشلىنىپلام غېمىمىز شۇ دادىمىزدا بولدى شۇنىڭ ئۇرۇش تۈگەپلام شۇندالام دادىمىزنى ئىزدىسەك ئاللىبۇرۇن شۇ ئۇرۇشنىڭ بېشىدىلام شېھىت بولۇپ كېتىپتۇ شۇنى قارىساڭلار بىلسىلە بۇ ئۇھۇدنىڭكى شېھىتلىرىنى ئۇھۇد جېڭىدا يەتمىش ئادەم شېھىت بولغان بۇلارنى كېچىسى دەپنە قىلغان ئەل مۇئەززۇلار مۇئەۋۋىز دەيدۇ دادىمىزنى دەپنە قىل دەپ شۇنداق قەبرىگە ئەكىرىپ قويۇپ قىلساق شۇنداق بىر بەك مىزلىك بىر پۇراق چىقاتتى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن دادامنىڭكى ئوڭ تەرىپىدىن بىر ئوچۇم توپا سول تەرىپىدىن بىر ئوچۇم توپا ئېلىپ birini o'ng yanchomga birini so'l yanchomga silib oldim atisi qolsam o'ng tarafidagi ipor so'l tarafidagi ambarga دەپ مۇئاز بىلەن مۇئەۋۋىز مۇشۇ قىسسىنى رىۋايەت قىلغان بۇ ئىمام زەھەبىنىڭكى كاتتىلىرىمىزنىڭكى تەرجىمىھالى دېگەن كىتابىدا قەيت قىلىنغان مۆمىن بولسا مۇشۇنداق خۇش پۇراقلار بىلەن بولىدۇ خوش مانا بۇ يەرگىچە بىر مۆمىننىڭكى روھىغا بولىدىغان ئەھۋال قېرىنداشلار ئەمما ئۆلمەكچى بولغان ئادەم كاپىر بولسا ياكى مۇناپىق بولسا دەيدۇ. ئۇلار مۇشۇ دۇنيادىن خوشلىشىپ ئاخىرەتكە قەدىمىنى ئاغان چاغدا ئاسماندىن ئاھ يۈزلىرى قاپ قارا قورقۇنچلۇق پەرىشتىلەر چۈشۈپ ئاش ئۇنىڭ كۆزى يەتكۈچىلىك يەردە ماشۇنداق ئوتۇرۇپ ئەي نەجىس روھ سەن مۇش كەمگىچە ئاللاھنى تونۇمىدىڭ ئاللاھنىڭ ساڭا بەرگەن پۇرسىتىنى غەنىمەت بىلمىدىڭ ھاياتىڭدا ئۆزۈڭنى ياراتقان ئىگەڭنى تونۇمىدىڭ. مىشەدىن چىقساڭلام ئاللاھنىڭ غەزىپىگە، نەپرىتىگە چىقىسەن. ئۆزلىرى بىلەن بىرگە دوزاخنىڭ كەپەنلىرىنى بىللە ئېلىپ چۈشىدۇ دەيدۇ. ئاندىن كېيىن ئەزرائىل كېلىپ، بۇ مۇناپىق ياكى كاپىرنىڭ بېشىدا ئولتۇرۇپ، ئەي نەجىس روھ، سەن ئاللاھنىڭكى نەپرىتىگە ۋە ئاللاھنىڭ غەزىپىگە چىق دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ روھ قوقاپ كېتىپ، ئاشۇ مۇناپىقنىڭ ياكى كاپىرنىڭ جەسىتىنىڭ ئاش ھەممە يېرىگە تومۇ تومۇ نېرۋا نېرۋىلىرىگە تاراپ كېتىدۇ دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ ئەزرائىل بۇنىڭ روھىنى خۇددى بىر ئاش تىكەندەك بىر توقماق بار دەيدۇ بىر توقماق بولۇپ ئۇ توقماقنىڭكى ئاش نېمىسىدا پۈتۈنلەي تۆمۈردىن تىكەندەك بىر توقماق بار مۇش توقماقنى بىر يۆل ژۇڭغا تىقىپ تاتسا قانداق ژۇڭلا ئۈزۈلۈپ چىقىلىدۇ روھنى ئاشۇنداق چىقىرىدۇ دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ كاپىر مۇناپىقنىڭ روھى جېنى چىقىپ بولغۇچە تومۇ تومۇلىرى ۋە نېرۋا نېرۋىلىرى ئۈزۈلۈپ پاچ پاچ بولاپ كېتىدۇ دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن ئۇ روھنى دەرھال ئېلىپ ئاغاندىن كېيىن ئاش كېچىكتۈرمەي ئۆزلىرى بىلەن بىللە دوزاختىن ئېلىپ كەلگەن كەپەنگە يۆگەيدۇ بۇ روھ ئاش زېمىندىكى ئەڭ سېسىق تاپتىنمۇ بەك سېسىق پۇراق چىقىرىدۇ دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن پەرىشتىلەر بۇنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا ماڭىدۇ ۋە بىرىنچى قەۋەت ئاسمانغا كەلگۈچە پەرىشتىلەر دەيدۇ، بۇ نېمە دېگەن سېسىق روھ، سېسىق جان بۇ؟ بۇ كىم ئۇ دېگەن چاغدا، بۇ ئاشۇ پالانىنىڭ بالىسى پالانى دەپ دۇنيادىكى ئاش قىلغان ئەسكى قىلمىش، ئەسكى ئىسىم، ئەسكى نام بىلەن پالانى ئوغرى، پاتانى بەڭگى، پالانى زابوي، پالاغىنى پاشۋاز دېگەندەك دۇنيادىكى ئەڭ سەت ئىسىملىرى بىلەن دەپ شۇ بۇ ئادەم دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئاسماندىكى پەرىشتىلەر بۇنىڭ سېسىقلىرىغا چىدىيالماي ھەممىسى قولىنى ئاللاغا كۆتۈرۈپ، ئى ئاللا، بۇ نەجىس روھ مېنىڭ يېنىمدىن ئۆتۈپ قالمىسىكەن دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاسماننىڭ ئىشىكىنى ئېچىشنى تەلەپ قىلغان ۋاقتا ئېچىلمايدۇ. مۇشەگە كەلگەن ۋاقتا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سۈرە ئەئرافتىكى، لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء، يەنى ئۇ مۇناپىق كاپىرلارنىڭ روھىغا ئاسماننىڭ ئىشىكى ئېچىلمايدۇ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغان. شۇنىڭ بىلەن. ئاللا سۇبھانە ۋە تەئالا ئۇ پەرىشتىلەرگە خىتاب قىلىپ، بۇنىڭكى نامە ئەمەل دەپتىرىنى. مەشەدە ئاۋۇ مۆمىنغا نىسبەتەن مېنىڭ بەندەمنىڭ نامە ئەمەل دەپتىرىنى دېگەن. ما مۇناپىققا كەلگەندە نېمە دېدى؟ ئۇنىڭ نامە ئەمەل دەپتىرىنى زېمىندىكى سىججىن دېگەن جايغا قىلىڭلار. يەنى بۇ سىججىننى ئىبن ئابباس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ مانا شۇ يەتتە قات زېمىننىڭ ئاستىدىكى بىر يەر دېگەن شۇ يەرگە قىلىڭلار بۇنىڭ روھىنى نامە ئەمەل دەپتىرىنى شۇ يەرگە قويۇڭلار دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ روھى تاشلىنىدۇ بىرىنچى قەۋەت ئاسماندىلا تاشلىنىدۇ تاشلىنىپ شۇ نەلەردە ئاشايدىن چۈشكەنچە ئۇدۇل ئۇنىڭ جەسىتىگە چۈشىدۇ دەيدۇ ئەنە بۇ يەردە قېرىنداشلار بۇ ھەدىسنىڭكى ئايىغى بار بۈگۈن مىشەگىچە دەيمىز دېمەك، مۇئمىننىڭ روھى قانداق ئايلىنىدۇ، كاپىرنىڭ روھى قانداق ئايلىنىدۇ، مانا بۇ ھەدىستە ئېنىق بايان قىلىنغان. ئەندى بىز ئۆلدى دېگەن نېمە دېگەن گەپ دېگەن چاغدا، ئۆلدى دېگەن گەپ روھ بىلەن جەسەتنىڭكى مەلۇم ۋاقىت ئايرىلىپ تۇرۇشى. ئۇزاق ئۆتمەيلام ئىككىسى بىرلىشىدۇ قېرىنداشلار. بۈگۈن دەرسىمىز مىشەگىچە بولسۇن، ئەتە ئىنشائاللا دەرسىمىزنىڭ داۋامىنى داۋاملاشتۇرىمىز.